بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت

قەشقەر ۋىلايىتى كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ ئوغۇساق بازىرىدا خىتاينىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى بىلەن خوڭكوڭ ۋە ماكاۋ ئالاھىدە رايونلىرىنى تەمىنلەيدىغان كۆكتات بازىسى قۇرۇلغان خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ ئوغۇساق بازىرىدا گۇاڭدۇڭ خوڭكوڭ ماكاۋ چوڭ قولتۇقىنى تەمىنلەيدىغان تۇنجى كۆكتات بازىسى قۇرۇلغان بولۇپ ھازىر بۇ يەردىكى مىڭ تۆت يۈزدىن ئارتۇق پارنىكتا ئۆستۈرۈلۈۋاتقان كۆكمۇچ شوخلا كاللەك يېسىۋىلەك يېسىۋىلەك قاتارلىق تۈرلۈك كۆكتاتلار قىرىق سەككىز سائەت ئىچىدە ئالدى بىلەن گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىگە ئاندىن خوڭكوڭ ۋە ماكاۋغا توشۇلۇپ بولىدىكەن مەزكۇر خەۋەردە ئوغۇساقتىكى كۆكتات پارنىكىدا ئىشلەۋاتقان گۈزەلنۇر ئابىس ئىسىملىك بىرى تىلغا ئېلىنغان بولۇپ ئۇنىڭ ئەتىياز پەسلىدە يەر تۈزلەپ ئىشلەيدىغانلىقى بۇ يەردە ئىشلەۋاتقانلىقىغا ئىككى يىلغا يېقىن ۋاقىت بولغانلىقى ئۆزىنىڭ بۇ يەردە كۆكتات يېتىشتۈرۈشنى ئۆگەنگەنلىكى مىسال قىلىنغان

بۇ ئەھۋال كۆزەتكۈچىلەردە ئۇيغۇر ئېلىدىكى مۇھىت بۇلغىنىشنىڭ يەنىمۇ ئېغىرلىشىشى شۇنداقلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ يەنىمۇ كۈچىيىپ كېتىشىنىڭ مۇمكىنلىكى ھەققىدىكى ئەندىشىلەرنى پەيدا قىلماقتا مەزكۇر خەۋەردە يەنە بۇ كۆكتات بازىلىرىنىڭ خوجايىنى بولغان ئاتالمىش شىنجاڭ شېڭيوڭ يېزا ئىگىلىك تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دېرىكتورى نى ۋېيچىڭ ئىسىملىك بىر خىتاي زىيارەت قىلىنغان ئۇ سۆزىدە بۇ شىركەتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يەتتىنچى ئايدا قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىگە رەسمىي ئولتۇراقلىشىپ مىڭ تۆت يۈز مولۇق تېرىلغۇ يەرگە ئىگە بولغانلىقى بۇ يەرنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى كۈن نۇرى تۇپراق سۇ ۋە باشقا بايلىقلارنىڭ كۆكتات تېرىشقا ئىنتايىن ماس كېلىدىغانلىقىنى بايقىغانلىقى بۇندىن كېيىن مەھسۇلات تۈرىنى يەنىمۇ كۆپەيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكىدىكى داڭلىق خۇسۇسىي ئۇنىۋېرسىتېتلەردىن بولغان توفتېس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ كۈندىلىك گېزىتى خىتاي دۆلىتىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىش ھەققىدە بىر پارچە تەھرىرات ماقالىسى ئېلان قىلغان ماقالىدە مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئاسپىرانتلىق كۇرسىدا ئىنژېنېرلىق كەسپى بويىچە ئوقۇۋاتقان كەۋسەر ۋاھىتنىڭ خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان سىڭلىسى كامىلە ۋاھىتنىڭ ئاقىۋىتىنى سۈرۈشتۈرۈپ قىلىۋاتقان ھەرىكىتى تەپسىلىي تونۇشتۇرۇلغان ھەم بۇ ئاساستا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك زىيانكەشلىكى چۈشەندۈرۈلگەن خېنان ئۆلكىسىنىڭ شاڭچيۇ سانائەت ئىنستىتۇتىدا ئوقۇۋاتقان ئون توققۇز ياشلىق كامىلە ۋاھىت ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئاينىڭ باشلىرى قىشلىق تەتىل قىلىپ يۇرتى ئاتۇشقا قايتقىنىدا سەۋەبسىز تۇتقۇن قىلىنغان ئىدى كەۋسەر ۋاھىت شۇنىڭدىن بېرى سىڭلىسىنىڭ ئىز دېرىكىنى قىلىشقا تىرىشىپ كەلمەكتە توفتېس كۈندىلىك گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان ماقالىدا كەۋسەر ۋاھىتنىڭ ئائىلە ئەھۋالىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۆزى شەرقىي تۈركىستان دەپ ئاتايدىغان ئەمما مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى خىتاي كوممۇنىستىك ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ بېكىتىلگەن بۇ زېمىندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئورتاق بىر پاجىئە بولۇپ قالغانلىقى تەپسىلىي بايان قىلىنغان تەھرىرات ماقالىسىدا توفتېس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىجتىمائىي مەسئۇلىيەتنى تەشەببۇس قىلىدىغان بىر ئۇنىۋېرسىتېت بولۇش سۈپىتى بىلەن چوقۇم ئوقۇغۇچىلارنى خەلقئارادا يۈز بېرىۋاتقان ئادالەتسىزلىكلەر ھەققىدە تەربىيەلەش جۈملىدىن ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئوخشاش ھازىرقى زاماندىكى ئادالەتسىزلىكلەرنى ئاساس قىلغان كېڭەيتىلگەن دەرسلىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشى كېرەكلىكىنى مەبلەغ ئاجرىتىش ئارقىلىق بۇ مەسىلىنى ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ تەتقىقات تېمىسى قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن ھەم ئامېرىكىدا تۇرۇپمۇ دۆلەت ھالقىغان زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان كەۋسەر ۋاھىتقا ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇغۇچىلىرى ۋە مەكتەپ دائىرىلىرىنىڭ ياردەم قىلىشى دۇنيا مىقياسىدا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ماسساچۇسېتس شتاتىغا جايلاشقان توفتېس ئۇنىۋېرسىتېتى مىڭ سەككىز يۈز ئەللىك ئىككىنچى يىلى قۇرۇلغان خۇسۇسىي ئۇنىۋېرسىتېت بولۇپ كۈچلۈك ئىلمىي تەتقىقاتنى ئاساس قىلىدىغان بىلىم يۇرتلىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ بۇ ئۇنىۋېرسىتېتتىن تونۇلغان سىياسىيونلار دىپلوماتلار ۋە نوبېل مۇكاپاتى ساھىبلىرى يېتىشىپ چىققان بولۇپ ئامېرىكىدىكى نوپۇزلۇق ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ ئامېرىكىدىكى پيۇ تەتقىقات مەركىزىنىڭ ئەڭ يېڭى راي سىناش نەتىجىسىدە خىتايغا قارىتا سەلبىي كۆز قاراشتىكى ئامېرىكىلىقلارنىڭ سانىنىڭ ئېشىپ مېڭىۋاتقانلىقى مەلۇم بولغان بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا ئەپ بېرىلغان راي سىناشقا قاتناشقان ئامېرىكىلىقلارنىڭ سەكسەن ئۈچ پىرسەنتى خىتاي ھەققىدىكى كۆز قارىشىنى ئانچە ياخشى ئەمەس دېگەن ئىنتايىن ياخشى ئەمەس دېگەنلەر بولسا قىرىق تۆت پىرسەنت بولۇپ بۇ ئالدىنقى يىلى ئوخشاش مەزگىلدىن تۆت پىرسەنت ئۆرلىگەن بۇ ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيە بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن

پيۇ تەتقىقات مەركىزىنىڭ راي سىناش نەتىجىسىدىن ئايان بولۇشىچە ئامېرىكىلىقلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ دۇنيا مەسىلىلىرىنى توغرا ھەل قىلالايدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىمۇ تۆۋەن ئىكەن ئۇلارنىڭ تۆتتىن ئۈچ قىسمى خىتاي ئامېرىكا قاتارلىق باشقا دۆلەتلەرنىڭ مەنپەئەتىنى ئويلاشمايدۇ باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىشلىرىغا ئارىلىشىدۇ دەپ قارىسا يېرىمىدىن كۆپرەكى خىتاي دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا تۆھپە قوشمايدۇ دەپ قارايدىكەن سى ئېن بى سى تېلېۋىزىيەسى بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە يۇقىرىدىكى بۇ كۆز قاراشنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بېرى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلگەن خىتاي دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا تۆھپە قوشۇۋاتىدۇ دېگەن تەشۋىقاتنى ئىنكار قىلىدىكەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ راي سىناش يىگىرمىنچى مارتتىن يىگىرمە ئالتىنچى مارتقىچە ئەپ بېرىلغان بولۇپ ئۇنىڭغا ئۈچ مىڭ بەش يۈزدىن ئارتۇق قۇرامىغا يەتكەن ئامېرىكىلىق قاتناشقان ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى خىتايدىكى بىوخىمىيە تەجرىبىخانىلىرىنىڭ بىخەتەرلىك ئۆلچىمى ھەققىدە زور كۆلەملىك

ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى تەكشۈرۈش دوكلاتىنى خىتايدا تارقالغان سارس كورونا ۋىرۇسلىرى ۋە ئاخباراتلاردا ئانچە دىققەتكە ئېرىشەلمىگەن باشقا ۋىرۇس تارقىلىش ۋەقەلىرىگە ئائىت سانلىق مەلۇماتلار تەتقىقات نەتىجىلىرى ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بايانلىرى ئاساسىدا تەييارلىغان ئۇنىڭدا خىتايدىن ئىبارەت ھاكىممۇتلەق دۆلەتنىڭ ۋىرۇسقا ئائىت ئۇچۇرلارنى خەلقئارا بىلەن ئورتاقلاشماسلىقى ئەمەلىيەتنى يوشۇرۇشى سەۋەب بولغان ۋە بولىدىغان ئېغىر ئاقىۋەتمۇ ئەسكەرتىلگەن دوكلاتتا كوروناۋىرۇسىنىڭ ۋۇخەندىكى تەجرىبىخانىدىن تارقاپ كەتكەنلىكىدەك بىر ئېھتىمال بىلەن يولغا چىقىپ خىتاينىڭ مۇشۇنداق خەتەرلىك تەجرىبىلەرنى بىر تەرەپ قىلىشتىكى ئىقتىدارى تەھلىل قىلىنغان ئۇنىڭدا دېيىلىشىچە خىتايدا يۈز بەرگەندەك تەجرىبىخانا ھادىسىلىرى ئامېرىكىدا يەتمىشىنچى يىللاردا زامانىۋى بىخەتەرلىك ئۆلچىمى قوللىنىشتىن ئىلگىرى يۈز بېرىپ باقمىغان ئەمما تاكى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغىچە خىتايدىكى تەجرىبىخانىلارنى زىيارەت قىلىپ باققان چەت ئەل مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ دېيىشىچە خىتايدىكى تەجرىبىخانىلاردىكى بىخەتەرلىك ھازىرمۇ ئۆلچەمگە توشمايدىكەن مەسىلەن تەجرىبىخانىدا ئىشلىتىلگەن ئۈسكۈنىلەر ۋە تەجرىبە قىلىنغان ھايۋانلارنىڭ قانۇنسىز ھالدا سېتىلىشى تەجرىبىخانىدىن چىققان ئەخلەت ۋە سۇنىڭ بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىنماسلىقىدەك ئەھۋاللار ئېغىركەن ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ دوكلاتىدا دېيىلىشىچە خىتاي گەرچە كوۋىد ئون توققۇز يۇقۇمىدىن كېيىن قانۇن ماقۇللاپ بۇ جەھەتتىكى تەدبىرلەرنى چىڭىتقانلىقىنى جاكارلىغان بولسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ بۇ قانۇنغا ئەمەل قىلغان قىلمايۋاتقانلىقىنى بىلىش مۇمكىن ئەمەسكەن چۈنكى ئۇ ھازىرغىچە خەلقئارالىق تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ ۋۇخەندە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىغا يول قويمىغان

ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى ستون يازغۇچىسى جوش روگېننىڭ دېيىشىچە ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى ئامېرىكا ئىستىخبارات ساھەسىنىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى مەخپىي دوكلاتىدا خىتاي خەلق ئارمىيىسى ئۈچ كۈن ئىلگىرى df يىگىرمە يەتتە دەپ ئاتىلىدىغان يېڭى تىپتىكى ئاۋازدىن تېز ئوتتۇرا مۇساپىلىك باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك سىناق قىلدى دېگەن بۇ دوكلاتتا بۇ باشقۇرۇلىدىغان بومبىلارنىڭ ئامېرىكىنىڭ مۇداپىئە لىنىيىلىرىدىن ھالقىپ كېتەلەيدىغانلىقى ئامېرىكىغا بۆسۈپ كىرىش ئېھتىماللىقىنىڭ يۇقىرىلىقى دېيىلگەنىكەن ئۇنىڭدا يەنە ئۆتكەن يىلى خىتاي ئارمىيىسىنىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ قۇرۇقلۇقتىكى نىشان ۋە پاراخوتلارغا ھۇجۇم قىلالايدىغان نۇسخىسىنى ئورۇنلاشتۇرغانلىقىمۇ ئاشكارىلانغان جوش روگېن ماقالىسىدە بۇ ئاشكارىلانغان ھۆججەتلەرنىڭ ئامېرىكا مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ خىتاينىڭ ئامېرىكىغا قارشى ھەربىي ئىقتىدارىنى تېز سۈرئەت بىلەن ئۆستۈرۈۋاتقانلىقىدىن خەۋىرى بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئۇ يەنە بۇ ھۆججەتلەر ئارقىلىق ئامېرىكىلىقلارنىڭ يەنە خىتاينىڭ ھەربىي تەرەققىياتىنىڭ دەرىجىسىنى بىلىۋالغانلىقى، ئامېرىكىنىڭ ئاسىيانىڭ تىنچلىقىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن چوقۇم ئۆزىنىڭ ئىشەنچ دەرىجىسىنى ساقلاپ قېلىشقا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر. ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز.

بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار

تۇرپاندا ئۆتكەن ئاينىڭ ئاخىرى يۈز بەرگەن كارىزلارغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش ۋەقەسى ھەققىدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئېلىپ بارغان ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا كارىز بۇزغۇنچىلىرىنى توسقان ۋە ئۇلارنىڭ ئۈستىدىن ئەرزىيەت ئىدارىسىغا ئەھۋال مەلۇم قىلغان يار يېزىسىدىكى بىر قانچە ئاھالىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ئاشكارىلاندى مەلۇم بولۇشىچە تۇتقۇن داۋامىدا ئاھالىلەردىن بىرى ئەجدادلىرىدىن مىراس قالغان بۇ ئەنئەنىۋى سۇ قۇرۇلۇشىنى قوغداشتىن ھەرگىز ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇردىن ئاڭلايسىلەر. لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇتنىڭ فەيسبۇكىدا خەۋەر قىلىنىشىچە، تۇرپاننىڭ يار يېزىسىدا كارىز بۇزغۇنچىلىق ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن، نەق مەيدانغا يېتىپ كەلگەن ساقچىلار ئەڭ ئاۋۋال بۇزغۇنچىلارنى ئەمەس، ئەھۋالنى مەلۇم قىلغان ئاھالىلەرنى سوراققا تارتقان.

بىز بۇ ئاھالىلەرنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن تۇرپاندىكى ئالاقىدار ئىدارە ئورگانلارغا تېلېفون قىلدۇق تۇرپان يار يېزىسىدىكى بىر ئاھالىلەر كومىتېتى خادىمى بۇ دېلوغا كومىتېت مۇدىرىنىڭ مەسئۇل بولغانلىقىنى بايان قىلىش ئارقىلىق مەزكۇر ئاھالىلەرنىڭ بېشىغا بىر ئاۋارىچىلىك كەلگەنلىكىنى دەلىللىدى

ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان ئاھالىلەردىن بىرىنىڭ بايان قىلىشىچە ساقچىلار كارىز بۇزغۇنچىلىق ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ ئەرزىيەت ئىدارىسىغا بارغان ئون نەچچە ئاھالىدىن ئايشەنگۈل پازىل ئابدۇغېنى ئابلەھەت ياسىن ۋە تۆمۈر سەمەت قاتارلىق تۆت كىشىنى تۇتقۇن قىلغان دېيىلىشىچە ئۇلار سەلبىي ئۇچۇر تارقىتىش ۋە جەمئىيەت تەرتىپىنى بۇزۇش گۇمانى بىلەن تۇتۇلغان ئالاقىدار بىر ساقچى خادىمى كارىزلارنى قوغداش ھەققىدە ھۆججەت بارلىقى شۇڭا ئاھالىلەرنىڭ بۇزۇۋېتىلگەن كارىزلار ھەققىدە ئۇچۇر تارقىتىشنىڭ خاتا ئەمەسلىكىنى، ئۆزىنىڭ بۇ خىل بىر تۇتقۇندىن خەۋەرسىزلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. رايىس سامبۇلقاش چۆجەباشى. ماۋۇ بىر قانچە كۈندىن بېرى بۇ توردا بىر بىر ئۇچۇر تارقىلىپ يۈرىدۇ. شۇنى تارقاتقان بىر ئايال بار. بۇ قەيەردىكى بۇ قايسى تەۋەلىكتىكى ئايال شۇ؟ شۇ ئايال بىلەن بىز بىر كۆرۈشمەكچىدۇق. ئۇ ئايال ئىسىم نېمىكەن؟ شۇ ئىسمىنى بىلمىدۇق. سۆزلەۋاتىدۇ ئۆزى دەيدۇ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى مېنىڭ بىر بالام مۇشۇ كارىزنى قوغداش جەريانىدا تۈگەپ كەتكەن.

ھەمدە پەۋقۇلئاددە شۇ قۇرۇلۇش بىلەن شۇ يەرلىك ئورۇن ئالاقىلىشىپ كېلىشىپلا ئۆز ئالدىغا قىلدۇرۇۋېتىپ قىلىۋېتىپ قالسىچۇ ئۇنداق چاغدا ئارىلاشمامسىلەر ياكى يەنە شۇنىڭدىن بىر بېرىپ سوراپ سۈرۈشتە قىلىدىغان بىر تەرتىپ بارمۇ خىزمەت تەرتىپى تەرتىپ بار شۇ قايناق نېمە قىلىۋاتقان ۋاقتىدا بېرىپ ئەھۋال ئىگىلەپ نېمە قىلغان نېمىمىز بار ھازىرغىچە بىر ئاشۇنداق يۈز بەرگەن ئەھۋاللار بارمۇ يوقمۇ كارىزدىن تىندۇرۇپ شۇنى يوق ئەمما باشقا بىر يەردە بولۇپ قالسا ئاڭلىساڭلار تەۋەلىكىڭلار بولۇپ قالسا دەرھال بارىسىلەر

تۇتۇپ كېتىدىغان، تۇتۇپ تەكشۈرىدىغان ئەھۋال بولۇپ قالامدۇ؟ توغرا بولسا ئۇنداق ئىش يۈز بەرمەيدۇ، شۇ خاتا قىلغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق قىلغاندۇ ئەمدى. ئەمما ئۇ نېمە كارىزنىڭ تىندۇرۇلۇۋاتقانلىقى ئېنىقتا ئۇ يەردە كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ، توپا ئىتتىرىش ماشىنىسى بار، ئۇ يەردە تىندۇرۇلۇۋاتقانلىقى ئېنىق، ئۇنداغۇ. ھازىر ئۇ كارىز دېگەن دۆلەت دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان نېمە تۇرسا، مەدەنىي مىراس تۇرسا ئۇنى. تىلناسى ياخشى بولماسلىقى. ھە ئۇنداق بولسا. قوللار بولسا ئۇنى تىلناسى. مەزكۇر ئاھالىلەرنى ئەرزىيەت ئىدارىسىدىن ياندۇرۇپ كەلگەن يېزا كادىرلىرى ئارىسىدا ئورۇن ئالغان بىر ئاياللار مۇدىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ساقچىلار شۇ كۈنى بىر قانچە ئاھالىنىڭ قول تېلېفونى ۋە سالاھىيەت كىنىشكىسىنى يىغىۋالغان. سىلەر شۇ ئەرزىيەت ئىدارىسىدىن ياندۇرۇپ كەلگەن ئاھالىلەرنىڭ ھازىر ئەھۋالى قانداق ھازىر؟ شۇلار نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ ھازىر؟ ئۇنىمۇ بازارنى ئەگەر كېتىدىكەن. يېمە.

ئاينەك قول قويدۇرۇپتۇ. مەلۇم بولۇشىچە، ئۆتكەن ھەپتە يار يېزىلىق ھۆكۈمەت بۇزۇلغان كارىز ھەققىدە شىكايەت قىلغان ئاھالىلەرنىڭ ھەممىسىنى يىغىپ، يىغىن ئاچقان ۋە ئۇلارنىڭ ئەرزىنىڭ يۇقىرىدىن كەلگەن بىر تەلىمات بىلەن خاراكتېرى ئۆزگەرگەنلىكىنى ئۇقتۇرغان ۋە ئاھالىلەردىن تۆت نەپىرىنى ساقچىخانىغا ئېلىپ كەتكەن. ئاشادىمەنلىكنى يىغىنمىكى، تاختىسى ئۆزگەردى دېگەن بىلەن پەتكە چۈشۈپ ئۈچەيلەننى ئەكېلىپ، يەيدىلىك يېڭىباشتىن ئۇلارنى

سېنى ئېتىنى بىلەلمىدىم مەن. بىرسى ئايشەمگۈل پازىلغۇ دەيمىلىك ئايال. قانچە ياشتا بار ئۆزى؟ يۈزلەردە بارمىكىن؟ تىكتوكتىكى مەزكۇر ئۇچۇردا دېيىلىشىچە، يار يېزىسىدىكى بىر تۈركۈم كارىزلار يېزىدىكى يىگىرمە نەچچە ئائىلىنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا رەسمىي توختام ئارقىلىق ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن. يىگىرمە يىلنىڭ ئالدىدا كەنت كوللېكتىپى قول قويۇپ، مۇشۇ كارىزنى ئۆتكۈزۈپ بەرگەندىن كېيىن بىز مۇشۇ ۋاقىتتا ئىشلەۋاتىمىز. ئون نەچچە يىلنىڭ ئالدىدا بىرسىنى قۇل كاتتا كۆپىنچە سۇ كارىزنى ئىشلىمەي مانا كارىزنى ئانىڭدىن كېيىن سۈيى ئازلاپ قالغاندىن كېيىن بىزگە شۇ پۈتۈن دادۈينىڭكى قول بېسىپ بەرگەن دېدى. ئەمما ئاھالىلەرنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە خىتاي شىركەتلىرى كارىزلارغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشنى ئىزچىل ھالدا داۋاملاشتۇرغان. بۇ ھەل قىلمايدىكەن قەدەر ھەل قىلمايدىكەن.

جىق ئېغىر ئەھۋال بۇ. ئۆزىمىزنىڭكى ئاشۇ ۋىجدانى ئاشۇنىڭغا چىدىماي بىز ئايلاپ يۈگۈرۈۋېرىمىز. تۆت يۈز قىرىق يىللىق تارىخى ئىكەن تارىخ. بۇ ئىنتايىن بىر ۋىجدان كۆتۈرەلمەيدىغان ئىش مۇشۇ. نەتىجىدە ئاھالىلەر بۇ كارىزلارنى قوغداش ئۈچۈن كۆپلىگەن ئىقتىسادىي چىقىم ۋە بەزىدە جان بەدىلى تۆلىگەن. ئىنكاستا بايان قىلىنىشىچە، تۇتقۇن قىلىنغان ئاھالىلەردىن بىرىنىڭ ئىنىسى دەل شۇ تىندۇرۇۋېتىلگەن كارىزلارنى تازىلاش داۋامىدا قازا قىلغان. مۇشۇنىڭغا ئىشلەپ بىز ئىنىمنىڭ بالىسىمۇ ئۆلۈپ كەتتى قاراڭىزلا پۈتۈن نۇرغۇن مەبلىغىمىز كىرىپ كەتتى ئەندىغان ئەمدى ئا كارىزنى ئازراق مەبلىغىمىز يېتىشمەي توختاپ تۇرساق قوپۇپ باتاتتى تۇخۇم تىندۇرۇۋەتتى تىندۇرۇۋېتىپ ئۇنى ھەل قىلالماي تۇرساق ئەمدى يەنە كولىۋېتىپتۇ ئاخىر بۈگۈن جېنىمنى تىكىپ قويدۇم مەن بىزنى ئۆيدىن بىر چىقىم بولدى مېنى ماينا زوتال قىلىدىغانمىسىلەر ساقچىلارنى ھازىر چاقىرىپ قويدۇم ئادىل سورىمايدىغانمىسىلەر مەن مەلۇم بولۇشىچە، ئاھالىلەردىن ئابلەخەت ياسىن تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن، بۇ ئەرزنى پەرزەنتلىرى داۋام قىلىدىغانلىقى ۋە بۇ كارىزلارنى قوغداشتىن ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ يامان بىر نېمىكەن ئۇ بوش كەلمىگۈدەك، مېنى ئېتىۋەتسەڭلارمۇ مەيلى. كىمنىڭ گېپى بۇ، ئابلەخەتنىڭمۇ؟ ئابلەخنىڭمۇ؟

تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ھەققىدە ئاڭلىتىش بەردۇق. ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئامېرىكىدا بىر قاتار مۇھىم ۋە ئەھمىيەتلىك گۇۋاھلىقلارنى بېرىپ، ئون بەش كۈنلۈك سەپەردىن ئەمدىلا گوللاندىيەگە قايتىپ كەلگەن لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىق خانىم ئاتمىش يەتتە ياشلىق چوڭ ئاكىسى تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ دوختۇرخانىدا ئۇشتۇمتۇت قازا قىلغانلىق خەۋىرىنى ئالغان. قەلبىنۇر خانىم ۋە شۇنداقلا ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بىردەك خىتاينىڭ قەلبىنۇر خانىمنىڭ ئاۋازىنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئاكىسىغا سۇيىقەست قىلغانلىق ئېھتىمالى مەۋجۇتلۇقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا گوللاندىيەدىكى لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ ئاكىسى تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ ئون بىرىنچى ئاپرېل كۈنى دوختۇرخانىدا تۇيۇقسىز قازا قىلغانلىق خەۋىرى ئۇيغۇر جامائىتىدە كۈچلۈك ئەندىشە قوزغىدى. لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم ئۆزىنىڭ ئىلگىرى ئوخشىمىغان لاگېرلاردا خىتاي تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ ئىشلەشكە مەجبۇرلىنىش جەريانىدا كۆرگەنلىرى ئاساسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لاگېر سىياسىتى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كۈچلۈك شەكىلدە ئىسپاتلىق ئاڭلىتىپ كەلمەكتە ئىدى. ئۇ ھەم شۇ سەۋەبتىن ئۈرۈمچىدىكى قېرىنداش ۋە ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن كۆپ قېتىم سوراق قىلىنىپ، ئىزچىل قاتتىق بېسىم ۋە تەھدىت ئاستىدا ياشاپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. قەلبىنۇر سىدىق خانىم يەنە بىر لاگېر شاھىتى گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم بىلەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن يىگىرمىنچى مارتتىن بەشىنچى ئاپرېلغىچە ئامېرىكىدا ئېلىپ بارغان زىيارىتى جەريانىدا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىدا گۇۋاھلىق بەرگەن ئىدى ئۇلار يەنە بۇ ئون بەش كۈنلۈك ئامېرىكا زىيارىتىدە مۇھىم دۆلەت ئورگانلىرى ھەمدە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئامېرىكا ھەمدە خەلقئارادا قايتىدىن دىققەت قوزغىشىغا تۈرتكە بولغان ئىدى. گوللاندىيەدىكى قەلبىنۇر سىدىق ئاكىسىنىڭ ئۇشتۇمتۇت ئۆلۈمىدىن چوڭقۇر قايغۇ ۋە مۇسىبەت ئىچىدە بولسىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. بىلگىنىم جىيەن ئوغلۇم بار ھەدەمنىڭ ئوغلى. ئون بىرىنچى چېسلا كۈنى بىزنى ئەلنىڭ تۈگەپ قاپتۇ قارا دەپ. شۇنچىلىك كۆيۈمچانتى، شۇنچىلىك ياخشى، ساقمۇ ساق ئۆزى. شۇنلا مىجەزى قۇرۇپ قاپتۇ، زۇكامداپ يەڭگەم ئىككىنچى دوختۇرخانىغا ئەكەپتۇ. جىددىي قۇتقۇزۇش بۆلۈمىگە ئەكىرىپتۇ، قاراڭ تەكشۈرگىلى ئاپارسا. ئەتىسى ئىككىنچى كۈنى تۈگەپ تۈگىدىدە قىلچىقمۇ تۈزۈلمىگىنى ياڭلىدىكى شەيتانلىق يوقتۇ. ئۇنىڭغا بۇ قايغۇلۇق خەۋەر بېلگىيەدىكى جىيەن ئوغلى تەرىپىدىن يەتكۈزۈلگەن. قەلبىنۇر ئىككى يىلدىن بۇيان ھېچ كۆرۈشۈپ باقمىغان ئۈرۈمچىدىكى مۇسىبەت ئىچىدىكى ئائىلىسى بىلەن ئىپادىلىگۈسىز گۇناھكارلىق تۇيغۇسىدا كۆرۈشكەنلىكىنى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزى سەۋەبلىك ئائىلىسىدىكىلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇمىدىن دەرغەزەپكە كەلگەن بولسىمۇ يەنىلا قالغان ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ ئامانلىقىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىدىن سوراپ بىلىشىچە، ئاكىسى تۇرسۇنجان زۇكام ۋە يۆتەل ئالامەتلىرى سەۋەبلىك ئايالى ئۇنى توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسىغا كېسەل كۆرسەتكىلى ئاپارغان. ئۇ دوختۇرخانىدا جىددىي قۇتقۇزۇش بۆلۈمىگە ئېلىنغان ۋە ئەتىسى ئونىنچى ئاپرېل كۈنى دوختۇرلار ئۇنىڭ قۇتقۇزۇش ئۈنۈم بەرمەي ئۆلگەنلىكىنى دېگەن ئىكەن. قەلبىنۇر سىدىقنىڭ ئېيتىشىچە، ئەمما دوختۇرخانا تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ قازا قىلىشىغا ئائىت ھېچقانداق سەۋەب ياكى دىياگنوز كۆرسىتىپ بەرمىگەن. قەلبىنۇر سىدىق يەنە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ مۇسىبەت ئىچىدىكى بۇ ئائىلىگە دەرھال دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسى خادىملىرىنى ئەۋەتكەنلىكى، ھەتتا ئۇلارنىڭ ئۆز قېرىنداشلىرىغا ئۆزىنى بۇ ئۆلۈمدىن خەۋەردار قىلماسلىق ھەققىدە تەھدىت سالغانلىقىدىنمۇ

قەلبىنۇر سىدىقنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇنىڭ ئاكىسى تۇرسۇنجان سىدىق ئالتە بالىنىڭ چوڭى بولۇپ، ئائىلىدە قەلبىنۇر بىلەن ھەممىدىن يېقىن ئىكەن. ئۇ بەكمۇ كۆيۈمچان ۋە خۇشچاقچاق ئىكەن. بىر قانچە يىل ئىلگىرى يۈرەك تىرەك قويغاندىن باشقا، ئۇنىڭ سالامەتلىكىمۇ ياخشى ئىكەن. تۇرسۇنجان سىدىق بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە تۇغۇلغان بولۇپ، ئۈرۈمچى سايباغ رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىدە قىرىق يىل كادىر بولۇپ خىزمەت قىلغان. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن ئىلگىرى پېنسىيەگە چىققان ئىكەن. ئۇ ئىلگىرى ئۈرۈمچى شەھەرلىك سايباغ رايونى شەھەر قۇرۇلۇش ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ سېكرېتارى ۋە ئىدارە باشلىقى قاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ئاتقۇرغان ئىكەن. قەلبىنۇر ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى لاگېرلار ھەققىدە گوللاندىيەدە گۇۋاھلىق پائالىيەتلىرىنى باشلىغاندىن بۇيان ئىككى پەرزەنتنىڭ ئاتىسى بولغان تۇرسۇنجان پۈتۈن ئائىلىسى ۋە قېرىنداشلىرى بىلەن تەڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەھدىتىگە ئۇچراشقا باشلىغان. قەلبىنۇر سىدىق ئاكىسىنىڭ كۆپ قېتىم سوراق قىلىنغان ۋە ساقچىلارنىڭ تەھدىتلىرىگە ئۇچراپ كەلگەن بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ

سەن نېمىشقا تىنچ تۇرمايسەن ئۇكام ئۆتۈنۈپ قالاي بىزنى بەك ئاۋارە قىلىپ كەتتى لېكىن مەن سەندىن پەخىرلىنىمەن مەن يىغلاپ كەتكەن. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئىنكاسلاردىن مەلۇمكى، خىتاينىڭ تەھدىتلىرىغا قارىماي، پىداكارلىق كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان قەلبىنۇر سىدىق خانىمغا كەلگەن بۇ مۇسىبەتتىن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارمۇ قايغۇرماقتا، قەلبىنۇر ئۇچرىغان بۇ تۇيۇقسىز روھىي زەربىنىڭ تەسىرلىرىدىن ئەندىشە قىلىشماقتا ئىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا بۇ قايغۇلۇق خەۋەرنى ئاڭلىغان ھامان دەرھال ھەيئەت تەشكىللەپ، قەلبىنۇردىن ھال سوراپ، ئۇنىڭغا مەدەت بېرىش ئۈچۈن گوللاندىيەگە كەلگەن. دولقۇن ئەيسا، قەلبىنۇرنىڭ ئاكىسى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىدى دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ ئاكىسى تۇرسۇن ئەپەندىمنىڭ ۋاپات خەۋىرى بىزنى ناھايىتى قايغۇغا چۆمدۈردى. تۈنۈگۈن گوللاندىيەگە كېلىپ، زىيارەت قىلىپ، تەزىيەلىرىمىزنى بىلدۈردۇق، ئۆزىگە خەتمە قۇرئان قىلىپ، تەسەللى بېرىشكە تىرىشتۇق. ئەمدى تۇيۇقسىز بۇ ئۆلۈم ھەقىقەتەن ئىنساننى ھەم ئازابلايدۇ، ھەم بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كامپ شاھىتلىرىمىزنىڭ ئائىلىلىرىگە بولسۇن، چەت ئەلدە ئاكتىپ پائالىيەتچىلىرىمىزنىڭ ئائىلە تابىئەتلىرىگە بولسۇن بۇ ھۇجۇمنىڭ قانچىلىك ۋەھشىي بىر دەرىجىگە يەتكەنلىكىنى كۈندىن كۈنگە شاھىت بولاۋاتىمىز ۋە باشقا كام شاھىتلىرىمىزنىڭ بولسۇن ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا نىسبەتەن مۇشۇ شەكىلدە تۇيۇقسىز ئۆلۈم ئەھۋاللىرى كېلىۋاتىدۇ ھەقىقەتتىن يۈز پىرسەنت خەۋىرىمىز بولمىسىمۇ lekin xitoy hukumatining bularning ko'rsatgan tirishchanligi uyg'ur erkiy qirg'inchiligini dunyoga oshkorlaganligi uchun

ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندى قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى مارت لاگېر شاھىدى گۈلباھار خاتىۋاجى بىلەن بىرلىكتە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارىمىقىدىكى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى چاقىرغان مەخسۇس گۇۋاھلىق يىغىنىدا گۇۋاھلىق بېرىپ ھەمدە يىگىرمە يەتتىنچى مارت كۈنى كالىفورنىيە شتات مەجلىسىدە گۇۋاھلىقتىن ئۆتۈپ، HR يىگىرمە بەش نومۇرلۇق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلەش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش قارار لايىھىسىنىڭ تولۇق ئاۋاز بېرىش بىلەن قوبۇل قىلىنىشىدا تۈرتكىلىك رول ئوينىغانلىقىغا يۇقىرى باھا بەردى، شۇنداقلا ئۇ قەلبىنۇرنىڭ بۇ غەلىبىلىك سەپەردىن قايتىشىغىلا ئاكىسىنىڭ تۇيۇقسىز قازا قىلىشىنى تاسادىپىيلىق دېگىلى بولمايدۇ دەپ ھېسابلايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. قەھرىمان لاگېر شاھىتلىرىمىزنىڭكى ھەممىسى بۇنداق مۇسىبەتلەرنىڭ ئۆزىگە كېلىدىغانلىقىنى، تۈرلۈك تەھدىتلەرگە، بېسىملارغا دۇچ كېلىدىغانلىقىنى كۆزگە ئېلىپ تۇرۇپ، ئوتتۇرىغا چىقىپ، خىتاينىڭكى بۇ جىنايەتلىرىنى پاش قىلىپ، خەلقئارا جامائەتنىڭكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى ھەرىكەتكە ئۆتۈش ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ ھەسسە قوشتى. ئەلبەتتە، خىتاي ھۆكۈمىتى خەۋەر تاپىدۇ، قەلبىنۇر بۇ يەرگە كەلدى، بۇ يەردىمۇ

بىز گۇمانلىنىمىز خىتايدىن. ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، قەلبىنۇرنىڭ ئاكىسىنىڭ بۇ قايغۇلۇق قىسمىتىدىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارمۇ قىسقا ئارىلىقتا خەۋەر تاپقان ۋە بۇنىڭغا جىددىي قارىماقتا ئىكەن. ئامېرىكا سەپىرىدىن قايتىپلا ئاكىسىنىڭكى ئۆلۈم خەۋىرى كېلىشى بۇ ھېلىقى بىر تاسادىپىي بىر ئىشمۇ؟ دېگەندەك تېمىدا بىز خەۋەر قىلدۇق، يەنى ھەممە ئامېرىكىلىقلار ھەممىسى ھەيران قالدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش سىياسىتى دەيمىز بۇنى، تەدبىرلەر ئېلىۋاتىدۇ. ئىنشاللا مۇشۇ خەلقئارا بېسىم بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ھەرىكەتلەرنى بىراز توختىتىشى مۇمكىن ئەمدى. ئاكىسىنىڭ ئۆلۈم خەۋىرى گەرچە قەلبىنۇرنىڭ قەلبىنى چوڭقۇر ئازابلىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ بۈگۈن، ئون ئۈچىنچى ئاپرېل، ئارگېنتىنا خەلقئارا سوتىنىڭ ئادۋوكاتلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بىرلىشىپ، قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە ئەمەلدارلىرىنى سوتلاش ھەققىدە ئارگېنتىنا سوتىغا سۇنغان ئەرزى ئۈچۈن گۇۋاھلىق بەرگەن. پۈتۈن مۇھاجىرەتتىكى قېرىنداش، ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز خاتىرجەم بولۇڭ، مەن ھەرگىز توختاپ قالمايمەن، خۇدايىم بۇيرۇسا، جېنىم تېنىم سالامەت، خاتىرجەم بولىدىكەنمەن، مەن بىر كۈنمۇ توختاپ قالمايمەن، بۇنى گۇۋاھلىقتىن ھەرگىز يانمايمەن. گۈلچېھرە تەييارلىدى، دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. تۆتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى ئامېرىكا مەركىزىي ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ۋىليام بۇرنىس، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىشىنىڭ رۇسىيە ئۈچۈن ئاپەت. خىتاي ئۈچۈن ئامەتكە ئايلانغانلىقىنى ۋە روسىيەنىڭ كەلگۈسىدە بەلكىم خىتاينىڭ ئىقتىسادىي مۇستەملىكىسى بولۇپ قالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن روسىيەنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن مۇستەملىكە قىلىش ھەقىقەتەن خىتاينىڭ مەقسىتىمۇ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جاۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ روسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن ئۆتكەن يىل ئىككىنچى ئايدا خىتايغا بېرىپ شى جىنپىڭ بىلەن ئالىي دوستلۇق ئورناتقانلىقىنى جاكارلاپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغاندىن بۇيان خىتاينى ئۆزىنىڭ ئەڭ ياخشى قوللىغۇچىسى ۋە ياردەمچىسى قىلىۋالغان ئىدى ئامېرىكىدا چىقىدىغان بايلىق ژۇرنىلى ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى ئېلان قىلغان روسىيە خىتاينىڭ ئىقتىسادىي مۇستەملىكىسىگە ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن ناملىق ماقالىدە قەيت قىلىنىشىچە ئامېرىكا مەركىزىي ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ۋىلىيام بۇرنىس بۇ ھەپتە ئامېرىكىدىكى بەيكېر ئىنستىتۇتىدا قىلغان سۆزىدە روسىيە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئىككىنچى ئايدا ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغاندىن باشلاپ بارغانچە خىتايغا تايىنىدىغان بولۇپ قالدى روسىيە بەلكىم خىتاينىڭ ئىقتىسادىي مۇستەملىكىسىگە ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن دېگەن روسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن غەرب دۆلەتلىرى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بىر يۈرۈش ئىقتىسادىي جازالىرىغا ئۇچرىغان بولۇپ ياۋروپاغا تەبىئىي گاز ماڭدۇرالمىغان روسىيە يېتىم قالغان ئىدى ئەمما خىتاي بۇ ئىقتىسادىي جازانى رەت قىلىپ روسىيەنىڭ نېفىتىنى ئەرزان باھادا سېتىۋالغان ۋىليام بۇرنېس بۇ ئەھۋالنى كۆزدە تۇتۇپ بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە شېرىكچىلىكى روسىيەنى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي مۇستەملىكىسىگە ئايلاندۇرۇپ قويۇشى مۇمكىن دېگەن ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە روسىيەنى قوللىغان خىتاي ئوكرايىنادىكى ئۇرۇشقا كىرمىگەن بولسىمۇ روسىيەگە زور مىقداردا خام ئەشيا ئەقلىي فون، كومپيۇتېر ئۆزەكلىرى تەمىنلىگەن. بۇ نەرسىلەر روسىيە خەلقى ۋە ئارمىيەسى ئىقتىسادىي جازا تۈپەيلىدىن غەرب ئەللىرىدىن سېتىۋالالمايدىغان نەرسىلەر ئىكەن. خىتاي ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل روسىيەدىن ئىمپورت قىلغان نېفىت سەككىز پىرسەنت، كۆمۈر يىگىرمە پىرسەنت ئاشقان. ئامېرىكىدىكى گېئوسىياسەت مۇتەخەسسىسى، يازغۇچى جېفرېي كېيىن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، خىتاينىڭ ئەسلى مەقسىتىنىڭ ھەقىقەتەن روسىيەنى ئىقتىسادتا ئۆزىگە باغلىۋېلىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى،

شۇڭا بىر بىرى بىلەن ھەمكارلىشالايدۇ. ئۇلار خەلقئارا تەرتىپنى ئۆزلىرىگە پايدىلىق تەرەپكە بۇراش ئۈچۈن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلماقتا دەپ ئويلىشىڭىز مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە ئۇلار تارىختىن بېرى رىقابەتلىشىپ كەلگەن دۆلەتلەر. سوۋېت دەۋرىدە رۇس رەھبەرلىرى خىتاينى كۆزگە ئىلمايتتى. ئەمما بۈگۈن ئەھۋال ئۆزگەردى. خىتاي ئۆزىنىڭ يېڭىدىن گۈللەنگەن ئىقتىسادى، تېخنىكىسى ۋە ھەربىي كۈچى بىلەن خەلقئارادا يېتەكچى رول ئوينايدىغان دۆلەتلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى. رۇسىيە بولسا پارچىلىنىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان دۆلەتكە ئايلاندى. خىتاي رۇسىيەگە يېڭى تېخنىكا، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ، قورال ۋە رۇسىيە ئېھتىياجلىق بولغان ھەر تۈرلۈك زاپچاس ھەم بۇيۇملارنى تەمىنلەپ بېرەلەيدۇ. بۇ ئەھۋالدا رۇسىيە تەبىئىي ھالدا خىتاينىڭ ئىقتىسادىي مۇستەملىكىسىگە ئايلىنىپ قالىدۇ. مانا بۇ دەل خىتاينىڭ مەقسىتى. جېفرىي كېين ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، پۇتىن بىلەن شى جىنپىڭنىڭ ھەر ئىككىسى ئۆز دۆلىتىنىڭ ئۇزۇن تارىخى بارلىقىدىن، خىتاي بولسا بەش مىڭ يىللىق تارىخى بارلىقىدىن پەخىرلىنىدۇ ۋە بۇنى تەشۋىق قىلىشىدۇ ھەمدە ئۆتمۈشتىكى سەلتەنەتلىك دەۋرنى قايتا يارىتىش چۈشىنى كۆرىدۇ. مانا بۇلار ئۆز نۆۋىتىدە روسىيە مىللەتچىلىكى بىلەن خىتاي مىللەتچىلىكىنى كۈچەيتىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا روسىيە خىتايغا بېقىندى بولۇپ قېلىشنى خالامدۇ؟ ئۇ بۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق دەيدۇ.

ۋە بىر بىرى بىلەن ھەرگىز چىقىشىپ ئۆتمەيدۇ. ئۇلارنى بىرلەشتۈرۈۋاتقان نەرسە ئىدىيە ئەمەس، بەلكى ئىقتىساد. ۋلادىمىر پۇتىن ئىدىيەۋى شەخس ئەمەس. ئۇ ئۆزى ئېھتىياجلىق بولغان ھەرقانداق ئادەم بىلەن ھەمكارلىشالايدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ ئۇنچە كۆپ تاللىشى قالمىغان ئەھۋالدا ئەلۋەتتە خىتايغا يۆلىنىدۇ. چۈنكى خىتاي ھازىر پۇتىننى قوللاۋاتقان بىردىن بىر دۆلەت. خىتاي بىر بەلۋاغ بىر يول ستراتېگىيەسى ئارقىلىق روسىيەنىڭ ئارقا ھويلىسى بولغان ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۆزىنىڭ تەسىر كۈچىنى كېڭەيتىۋاتقان بولۇپ ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش پاتقىقىغا پېتىپ قالغان روسىيەنىڭ ھازىر بۇ رايوندا خىتاي بىلەن كۈچ سىنىشىدىغان ھالى قالمىغان ئەل فارابى نامىدىكى قازاق مىللىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروففېسسورى شېرىپجان نادىروفنىڭ قارىشىچە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتاينىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان بىلەن سىياسىي جەھەتتە يەنىلا روسىيەگە يېقىن ئىكەن. ئوتتۇرا ئاسىيا مەملىكەتلىرىدە ساياسىي جەھەتتىن خىتاي روسىيىنىڭ كۈچى كۆرۈنىدۇ ساياسەتتە ئىقتىسادتىن بۇ يەردە خىتاينىڭكى. ئوتتۇرا ئاسىيا مەملىكەتلىرى روسىيە بىلەن مەجبۇر شۇ ئىنتېگراتسىيىغا مېڭىشقا سەۋەبى بىز يەتمىش ئىككى يۈز يىل بىللە بولغان

ياخشى كۆز بىلەن قارايدۇ، ئەتىۋارلايدۇ، بۇرۇن ئۇنداق ئەمەستى، سەن كىچىك ئىنىمىز، كىچىك دۆلەت، بىز چوڭ دۆلەت دەپ ھېسابلىغاندا ھازىر ئورتا ئازىيا مەملىكەتلىرى بىرلىشىش، مۇنۇ بىرلىشىش كۈچى خېلى ئىلگىرى مېڭىۋاتىدۇ، شۇڭلاشقا ئەمدى روسىيە ئەلبەتتە ئورتا ئازىياغا ھازىرقى كۆز قارىشى، ساياسىتى كېلەچەكتە مېنىڭچە ئۆزگىرىش بولىدۇ. ئامېرىكىدىكى ستراتېگىيە ۋە خەلقئارا تەتقىقات مەركىزى خىتاينىڭ كۈچى ھەققىدىكى تەتقىقات گۇرۇپپىسى تەييارلىغان بىر دوكلاتتا روسىيە بىلەن خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ تۆۋەندىكى ئاجىز نۇقتىلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىرىنچىسى تارىخىي سەۋەب تۈپەيلىدىن خىتاي بىلەن روسىيە بىر بىرىگە ئىشەنمەيدۇ ئىككىنچىسى روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىشى خىتاينى كۈچلەندۈرۈپ روسىيەنى تېخىمۇ ئارقىدا قالدۇرىدۇ ئۈچىنچىسى، رۇسىيەنىڭ ئارقىدا قېلىشى ئۇنى خىتاي ئۈچۈن ئانچە مۇھىم بولمىغان شېرىككە ئايلاندۇرىدۇ ۋە كۈچلەر تەڭپۇڭسىزلىقىغا سەۋەب بولىدۇ. قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق خۇلاسە يىغىنى ئون ئىككىنچى ئاپرېل قازاقىستاننىڭ ئالماتا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن. مەلۇم بولۇشىچە، يىغىنغا قازاقىستان ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ ۋەكىللىرىمۇ قاتنىشىپ، ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ دۆلەت خىراجىتى بىلەن نەشر قىلىنىشىنى تەلەپ قىلغان. يىغىن رىياسەتچىسى ئۇيغۇرچە ئەسەرلەرنىڭ نەشر قىلىنىشى ئۈچۈن دۆلەتنىڭ خىراجەت ئاجرىتىشنى قولغا كەلتۈرۈشكە ياردەم قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر ئون ئىككىنچى ئاپرېلدا ئالمۇتى شەھىرىدىكى يازغۇچىلار سارايىدا قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل يەكۈنى بويىچە ھېسابات يىغىنى بولۇپ ئۆتتى ئۇنىڭغا يازغۇچىلار ئىتتىپاقى باشقارمىسى، ئالمۇتى شەھىرى ۋە قازاقىستاننىڭ باشقىمۇ ۋىلايەتلىرىدىن كەلگەن ۋەكىللەر بولۇپ ئىككى يۈزدىن ئوشۇق يازغۇچى قاتناشتى. يىغىن قاتناشقۇچىلىرىنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىمۇ بولدى. يىغىننىڭ ئېچىلىش سۆزىنى قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسى، شائىر ئۇلۇغبېك يېزدەۋلىت سۆزلىدى. ئۇ ھەر يىلى يازغۇچىلارنىڭ بېشىنى قوشۇپ، يىل يەكۈنى بويىچە يىغىن ئۆتكۈزۈشنى ئەنئەنىگە ئايلاندۇرغانلىقىنى، ئىلگىرىكى ئىككى-ئۈچ يىل ئارىلىقىدا دۇنياغا تارىغان كورونا ۋىرۇسى سەۋەبىدىن يازغۇچىلارنى بىر يەرگە يىغىش مۇمكىن بولمىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ ئۆتكەن يىلنىڭمۇ مول ھوسۇللۇق بولۇپ، كۆپلىگەن يازغۇچىلار ئەسەرلىرىنىڭ مەيدانغا كەلگەنلىكىنى بايان قىلدى. ئاندىن قازاقىستاننىڭ دۆلەت گىمنى چېلىنغاندىن كېيىن، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دۇنيادىن ئۆتكەن يازغۇچىلار بىر مىنۇتلۇق سۈكۈت بىلەن ئەسلەندى. ئاندىن سۆز دوكلاتچىلارغا بېرىلدى. قازاق ئەدەبىياتىنىڭ پوئېزىيە، ياشلار پوئېزىيەسى، پروزا، ھۆججەتلىك پروزا، دراماتورگىيە، بالىلار ئەدەبىياتى، ئەدەبىي تەنقىد، چەت ئەلدىكى قازاق ئەدەبىياتى ۋە باشقىمۇ ساھەلىرى، قازاقىستاندىكى رۇس ئەدەبىياتى بويىچە دوكلاتلار قىلىندى. ئۇنىڭدا شۇنداقلا قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ ئۆتكەن يىلدىكى يەكۈنى بويىچە قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى، شائىر ۋىليام مولوتوف دوكلات قىلدى. ئۇ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ پوئېزىيە، پروزا، دراماتورگىيە، بالىلار ئەدەبىياتى ساھەلىرى بويىچە باشقا مىللىي ئەدەبىياتلاردىن ھېچ قېلىشماي راۋاجلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. دوكلاتچى سۆزىنىڭ ئاخىرىدا يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ باشقارما ئەزالىرىغا مۇراجىئەت قىلىپ، ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ دۆلەت خىراجىتى ھېسابىغا نەشر قىلىنىشىغا ئۈمىد بىلەن قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. يىغىن رىياسەتچىسى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ كۆپ مىللەتلىك قازاقىستان ئەدەبىياتىدا ئۆزىگە مۇناسىپ ئورۇن ئىگىلەيدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇ ئىتتىپاق رەھبەرلىكى تەرىپىدىن ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بويىچە ئانتولوگىيە نەشر قىلىشقا دۆلەت تەرىپىدىن مەخسۇس خىراجەت بۆلۈشكە ياردەملىشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. يىغىننىڭ ئىككىنچى قىسمىدا كۆزگە كۆرۈنگەن تالانتلىق يازغۇچىلارنى مۇكاپاتلاش، قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىغا يېڭى ئەزالارنى قوبۇل قىلىش مۇراسىمى بولۇپ ئۆتتى. مۇكاپاتلاش تەنتەنىسىدە بىر قاتار يازغۇچىلارغا قازاقىستاننىڭ پەخرىي يازغۇچىسى ئاتىقى بېرىلسە، كۆپلىگەن ئىجادكارلار يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئالاش مۇكاپاتى ۋە پەخرىي يارلىقلىرى بىلەن تەقدىرلەندى. يىغىندا مۇكاپاتقا سازەۋەر بولغانلارنىڭ ئىچىدە ئاتاقلىق شائىر ئابدۇغوپۇر قۇتلۇقوف دوپپامغا قاراپ مېنى تونۇدۇڭمۇ ناملىق كىتابى ئۈچۈن قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئالاش مۇكاپاتىغا مۇيەسسەر بولدى. شۇنىڭدەك يىغىندا ئىككى نەپەر ئۇيغۇر يازغۇچىسى نۇرئەخمەت ئەخمەتوف ۋە ئەخمەتجان ئىسراپىلوفلار قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىغا ئەزالىق گۇۋاھنامىسىنى تاپشۇرۇپ ئالدى. شائىر ۋىليام مولوتوف ئەپەندى قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىدا شائىرە ۋە ئالىمە پاتىگۈل مەقسەتوۋا رەھبەرلىكىدە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى كېڭىشىنىڭ ئۈنۈملۈك پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر يازغۇچىلىرى سېپىنىڭ يىلدىن يىلغا شالاڭلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىنىڭ ئېچىنارلىق ئەھۋال بولسىمۇ، لېكىن شۇنىڭغا قارىماي ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ ئەلدىكى تۇراقلىقلىقنى، مىللەتلەرئارا دوستلۇقنى، تىنچلىقنى، بىرلىك ۋە ئىتتىپاقلىقنى، قازاقىستانلىق ۋەتەنپەرۋەرلىكنى، مىللىي قەدرىياتلارنى قوللاپ تەرەققىي ئەتكۈزۈشكە ئۆزلىرىنىڭ بىر كىشىلىك ھەسسىسىنى قوشۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى قازاقىستان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىمۇ بىر قانچە ئەسەرلەر بارلىققا كەلدى، كۆپلىگەن كىتابلار يورۇق كۆردى. مەسىلەن، ئەدەبىياتىمىز ئاقساقىلى، قازاقىستاننىڭ پەخرىي يازغۇچىسى ئەخمەتجان ھاشىرىنىڭ يەر ئاكادېمىكى ناملىق رومان ئېسسېسى، تالانتلىق يازغۇچى ئەخمەتجان ئىسراپىلوفنىڭ پوغان، ۋىليام مولوتوفنىڭ مۇساپىر ناملىق پوۋېست ۋە ھېكايىلەر توپلاملىرى ئەدەبىياتىمىزدا پروزا ساھەسىنىڭ ھېلىمۇ راۋاجلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەدەبىياتىمىزدا كۆپىنچە پوئېزىيە ساھەسىنىڭ يېتەكچى رول ئويناپ كېلىۋاتقانلىقى ياخشى مەلۇم. بۇ ساھەدە ئاتاقلىق شائىر ئىلاخۇن جېلىلنىڭ مىراس ناملىق توپلىمىنى، خەلقئارا ئالاش مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى ئىستېداتلىق شائىر جەمشىت روزاخۇنوفنىڭ ياشانغان ياشنىڭ تۆھپىسى ناملىق توپلىمىنى، ئىليا بەختىيا نامىدىكى مۇكاپاتنىڭ ساھىبى نۇرئەخمەت ئەخمەتوۋنىڭ قەلبىم قېتىدىكى ئارمانلار توپلىمىنى، ئىمىنجان توختىياروۋنىڭ تېنىگەن ئارمان ناملىق تاللانغان ئەسەرلەر توپلىمىنىڭ بىرىنچى تومىنى ئاتاشقا ئەرزىيدۇ. بالىلار ئەدەبىياتىدا ئۈنۈملۈك ئىجاد قىلىپ كېلىۋاتقان يازغۇچىلارنىڭ بىرى ئاۋۇت مەسىموف بالىلارغا چۆچەكلەر ئېلىدىكى ساياھەت كىتابىنى تەقدىم قىلدى. مەزكۇر توپلامغا دۇنيا خەلقلىرى ئېغىز ئەدەبىياتىدىن ئېلىنغان ئون ئالتە مىللەتنىڭ چۆچەكلىرى كىرگۈزۈلگەن. بۇ يازغۇچىنىڭ بالىلار ئەدەبىياتى يىلى مىقياسىدىكى بالىلارغا ئاتالغان بەشىنچى كىتابى. ئىجادكار ياش ئەۋلادقىمۇ قولىدىن كەلگەن ياردىمىنى كۆرسىتىپ كەلمەكتە، ياش ئىجادكار شاھىزادە سۇلتانجانوۋانىڭ شېئىرلىرىم شادلىقىم توپلىمىنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىگە ياردەملىشىپ ئۇستازلىق قىلدى. شۇنداقلا شائىرە، ئالىمە پاتىگۈل مەقسەتوۋانىڭ ئۇيغۇر خەلق چۆچەكلىرىدىن تەركىب تاپقان چۆچەكلەر ئالىمىگە ساياھەت ناملىق چۆچەكلەر توپلىمى نەشردىن چىقتى. ۋىليام مولوتوف ئۇيغۇر دراماتورگىيەسى ساھەسىدىمۇ كۆزگە كۆرۈنەرلىك ئەسەرلەرنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىپ، تاماشىبىنلارنىڭ كۆڭلى سۇ ئىچكەنلىكىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى. كۆپ يىلدىن بېرى دراماتورگىيەدىمۇ ئۈنۈملۈك قەلەم تەۋرىتىۋاتقان ئەخمەتجان ھاشىرىنىڭ دۇنيا يۈزلۈك يۇنېسكو تەشكىلاتىنىڭ مەدەنىي مىراسلار تىزىمىغا كىرگۈزۈلگەن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ روھىي غەزنىسى ئاتالغان ئون ئىككى مۇقامنىڭ ئالتىسى، قۇددۇس غوجامياروف نامىدىكى جۇمھۇرىيەتلىك دۆلەت ئاكادېمىيەلىك ئۇيغۇر مۇزىكىلىق كومېدىيە تىياتىرىدا سەھنىلەشتۈردى. ئادەتتە مۇقاملار ئۆز تەرتىپ-قائىدىسى بىلەن ئىجرا قىلىنىدىغان ئەتراپلىق مۇزىكىلىق ئەسەر بولسىمۇ، بۇ قېتىمقى قويۇلۇمدا مۇقاملارنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخى، شۇ زامانلاردىكى ئىجتىمائىي ۋەزىيەت، سىياسىي ۋەقەلەر يورۇتۇلدى. دراماتورگىيەدە بالىلار قويۇلۇملىرىدىكى بوشلۇقنى قىسمەن تولتۇرغان ئەسەرلەرنىڭ بىرى يەنە شۇ ئاۋۇت مەسىموۋنىڭ ئۆمۈر شىرنىسى ئەسەرى. كىچىك تاماشىبىنلارنى قىزىقتۇرۇپ، ئۇلارنىڭ ياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى، ئاق كۆڭۈللۈك بىلەن قارا نىيەتنى، ئىزگۈلۈك بىلەن ھاراملىقنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چۈشىنىشكە كۆپ ياردەملەشتى. ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغىلا ئەمەس، ئومۇمەن شەرق ئەدەبىياتىغا بېغىشلانغان چوڭقۇر مەزمۇن ماھىيەتكە ئىگە، ئالاھىدە ئەھمىيەتلىك كىتابلارنىڭ بىرى، كۆپ قىرلىق تالانت ساھىبى، كەڭ دائىرىلىك بىلىم ئىگىسى مەمتىمىن ئوبۇلقاسىموۋنىڭ ئەدەبىي ئويلار ئىزتىراپلىرى ناملىق ئىلمىي-تەھلىلىي ماقالىلەر توپلىمى. ۋىليام مولوتوف مەزكۇر كىتابتا ئاپتورنىڭ ئۇيغۇر تۈرك خەلقلىرىنىڭ تەڭ ئورتاق پەرزەنتلىرى فارابى، يۈسۈپ خاسھاجىپ، ئەلىشىر ناۋايى كەبى كلاسسىكلىرى، ئاباي، شاھكەرىمگە ئوخشاش ئەدىبلەرنىڭ ھاياتى ۋە ئىجادى ھەققىدىكى ماقالىلىرى ۋە ئەدەبىيات تېرىقىسىدىكى مۇلاھىزىلىرى ئورۇن ئالغان مۇستەقىل كۆز قاراشقا ئىگە بىباھا كىتاب ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. مۇختار ئەۋەزوف نامىدىكى ئەدەبىيات ۋە سەنئەت ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى، فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ دوكتورى ئالىمجان ھەمرايېۋ ئەپەندى قازاقىستان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ بۈگۈنكى ۋەزىيىتىگە باھا بەردى. ئۇ زىيا سەمەدى، يۈسۈپ ئىلياس، تۇرغان توختەموف، ساۋۇتجان مەمەتقۇلوف، شايىم شاۋايېۋقا ئوخشاش داڭلىق يازغۇچىلارنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن قازاقىستان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ يېڭى كىرىزىسقا، يەنى ئارقىغا چېكىنىش باسقۇچىغا كىرگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى. شۇنىڭغا قارىماي، مۇستەقىللىق دەۋرىدە ئەدەبىيات مەيدانىغا كەلگەن ئوتتۇرا ئەۋلاد مىللىي ئەدەبىياتىمىزغا ۋارىسلىق قىلىش ئۈچۈن كېچە-كۈندۈز تىنماي ئىجاد قىلماقتا دەپ ئويلايمەن. شۇلارنىڭ ئىچىدە ئەكرەم ئاكام ئەخمەتوۋنىڭكى، زاتلىق يازغۇچىمىز تېلمان نۇراخۇنوۋنىڭكى پروزا ئەسەرلىرى مۇشۇ پىكرىمىزگە گۇۋا. مانا يېقىندا ياش يازغۇچىمىز ۋىليام مولوتوف ئۆزىنىڭ يېڭى پروزىسى بىلەن كەلدى. ئوتتۇرا ئەۋلادلارنىڭ ئىچىدە ئەخمەتجان ئىسراپىلوۋنىڭمۇ ئاۋازى ناھايىتى كۈچلۈك دەپ قارايمەن. ئەمما بۇلار ھەممىسى كىرىزىس، خىرىسقا ئۇچراۋاتقان بىر دەۋردىكى تىرىشچانلىقنىڭ نەتىجىسى بۇ. بۇلاردىن كېيىن بىزدە قانداق ئەدەبىيات بولىدۇ ياكى بولمامدۇ بۇ بىز ئۈچۈن تەشۋىشكە سېلىۋاتقان بىر مەسىلە. مىڭ قاتلىق شۈكرى بىزدە كېڭەش ئۇيغۇر ئەدەبىيىتىنىڭ بايرىغىنى تىك كۆتۈرۈۋاتقان ئەخمەتجان ئاكام ئاشىرىغا ئوخشاش، مەمتىمىن ئاكام ئوبۇلقاسىموفقا ئوخشاش، ئابدۇغوپۇر ئاكام قۇتلۇققا ئوخشاش يازغۇچىلىرىمىز بۈگۈن ھايات، بىراق ئۇلارنىڭمۇ يېشى بىر يەرگە يېتىپ قالدى. ئەدەبىياتتا ناھايىتى چوڭ ئەۋلادلار ئالمىشىش جەريانلىرى كېتىپ بارىدۇ. بۇنىڭ بۇيىقى قانداق بولار دېگەن مەسىلە ھەممىمىزنىلا ئويلاندۇرۇۋاتىدۇ، ھەممىمىزنى تەشۋىشقا سېلىۋاتىدۇ. ئىلگىرى يازغۇچى شائىرلىرىمىزنىڭكى ئەسەرلىرىنى دۆلەت ئۆز ئۈستىگە ئالاتتى، دۆلەت غەملەيتتى، غەمخورلۇق قىلاتتى. بىز بازار ئىقتىسادىغا ئۆتكەندىن كېيىن بۇ مەسىلە بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ خەلقىنىڭكى زىممىسىگە چۈشتى. بىراق بىزنىڭ خەلقىمىز تېخىچە چوڭقۇر ئويلاۋاتقىنى يوق بۇ مەسىلە ئۈستىدە. ئالىمجان ھەمرايېۋ يەنە نەشر قىلىنىۋاتقان كىتابلار تىراژىنىڭ ناھايىتى ئازىيىپ كېتىۋاتقانلىقىنى، مەۋجۇت مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن قاتتىق تىرىشىش، ئىزدىنىش لازىملىقىنى، يازغۇچىلارنىڭ كىلاسسىك ئەدەبىياتىدىن يېتەرلىك ساۋاق ئالالمايۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا ۋارىسلىق قىلىدىغان ياشلار يېتىلىپ چىقامدۇ؟ ئەدەبىيات ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى يەتكەن نەتىجىلىرىدىن ئاشامدۇ؟ قانداق دەرىجىدە تەرەققىي ئېتىدۇ دېگەن سوئاللارنىڭ پات-پات ئۆزىنى تەشۋىشلەندۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، قازاقىستان ھۆكۈمىتى ھازىر يازغۇچىلارنىڭ ئەسەرلىرىنى نەشر قىلىش ئۈچۈن مەخسۇس مەبلەغ ئاجرىتىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما كۆپىنچە ئۇلار ئەمگەكلىرىنى ئۆز خىراجىتىگە ياكى ھامىيلار خىراجىتىگە نەشر قىلىشقا مەجبۇر بولماقتا ئىكەن. كۆپلىگەن يازغۇچىلار ھازىر ئاھالى ئارىسىدا كىتاب ئوقۇشقا بولغان قىزىقىشنىڭ بەك تۆۋەنلەپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى. تۈركىيەنىڭ بۇ يىل ئون تۆتىنچى ماي كۈنى ئۆتكۈزۈلىدىغان مەملىكەتلىك سايلىمىدا يىگىرمە ئالتە سىياسىي پارتىيە ئىككى چوڭ ئىتتىپاققا بۆلۈنۈپ، پارلامېنت ۋە پىرېزىدېنتلىقنى تالىشىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە بۇ پارتىيە گۇرۇھلاردىن سايلامغا چۈشىدىغان نۇرغۇن سىياسىيونلار ئەگەر سايلامدا ئۇتۇپ چىقسا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى پارلامېنتتا كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە ئانالىزچىلار بۇ سايلامنىڭ تۈركىيە ئۈچۈنلا ئەمەس ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تۈركىيەدىكى كېلەچىكى ئۈچۈنمۇ مۇھىم سايلام بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تۈركىيە خەلقى كېيىنكى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنت بىلەن پارلىمېنت ئەزالىرىنى سايلاپ چىقىدۇ. سايلامغا قاتنىشىش سالاھىيىتىگە ئىگە بولغان يىگىرمە ئالتە سىياسىي پارتىيە پارلىمېنت ئەزالىق نامزاتلىرىنى رەسمىي ئېلان قىلدى.

بۇ قېتىم تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلىدىغان پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمى ئاساسەن ئىككى چوڭ ئىتتىپاق ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان بولۇپ، بىرى ھازىر ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى، ئۇنى قوللاۋاتقان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى، بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى، يېڭىدىن رەفاه پارتىيەسى ۋە خۇداپار پارتىيەسىدىن تەركىپ تاپقان جۇمھۇرىيەت ئىتتىپاقى دەپ ئاتالغان gruppadır. Yeni biri bolsa öktüçü partiyelerden Cumhuriyet Halk Partiyasi, İyi Partiyasi, Kilecek Partiyasi, Deva Partiyasi, Adalet Partiyasi ve Saadet Partiyasi Katarlıklardan terkip tapkan Millet İttifakı namedeki grupudur. مەزكۇر پارتىيەدىن ئىيى پارتىيەسى، كېلەچەك پارتىيەسى، بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى قاتارلىقلار قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنى ئىزچىل ھالدا قوللاپ كەلمەكتە. ئىيى پارتىيەسى تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇرلارنى قوللاپ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى قۇرۇش ھەققىدە قانۇن لايىھەلىرى سۇنغان بولسىمۇ رەت قىلىنغانىدى. بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئېلىپ بېرىلىدىغان سايلامدا ئوخشىمايدىغان پارتىيەلەردىن مۇستافا دەستىچى، فاھرەتتىن يوقۇش، سەلچۇق ئۆزداغ، بۇغرا قاۋۇنجۇ، ئۇغۇر پويراز، رىدۋان ئۇز ۋە دوغان بېكىن قاتارلىق كۆپ ساندا كىشى تۈركىيەنىڭ ھەرقايسى شەھەر ۋە ۋىلايەتلىرىدىن نامزات كۆرسىتىلدى. بۇلار سايلانغان تەقدىردە، تۈركىيە پارلىمېنتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى، ھەتتا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلدۇرۇشقا تىرىشىدىغانلىقىنى تەكىتلەشتى. فەخرەتتىن يوقۇش ئەپەندى قايتا سايلىنىپ تۈركىيە پارلىمېنتىدا ئورۇن ئالسا، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى. دوغۇ تۈركىستان بىزىم ئىچىن، تۈرك مىللەتى ئىچىن مىللىي بىر داۋا. بۇ داۋا پارتىلەر ئۈستى بىر داۋا. بۇنا ئىناندىق. ئەمما بىز. شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى بىزنىڭ مىللىي دەۋايىمىز. پارتىيەمىز قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ پارتىيىمىزنىڭ رەئىسى مېرال ئاخشىنېر خانىمنىڭ رەھبەرلىكىدە ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلىتىشقا تىرىشىۋاتىمىز. مەلۇم بولغىنىدەك بۇ ھەقتە كۆپ خىزمەت قىلدۇق. شەرقىي تۈركىستانلىقلار دۇچار بولۇۋاتقان زۇلۇم توغرىسىدا تۆت تىلدا دوكلات تەييارلاپ تارقاتتۇق. Şarkı Türkistanlık kerindaşlarımız duçar boluvatkan zulümni her daim Türkiye parlamentinin kün tertibi de tutuşka tırıştık ve köp katım kanun layihası sunduk. O bundinkin kıldığan hizmetle doğrusu toktulup mundak dedi. Bundan sonra da tabii ki biz Türkiye'de bir iktidar değişimi halinde iktidarın içinde olacağımız için artık Doğu Türkistan meselesine uluslararası... Bu katımkı saylamda şey hükümet almaysa

خەلقئارا تەشكىلاتلارنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىمىز. شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى تۈركىيە پارلىمېنتىدا داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويىمەن. بۇ قېتىمقى پارلىمېنت ئەزاسى سايلىمى ئۈچۈن تۈركىيەنىڭ مۇغلا ۋىلايىتىدىن نامزات كۆرسىتىلگەن كېلەچەك پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى سوئالىمىزغا جاۋاب بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى. بىرىنچىسى، چىنلە دىيالوگ قۇرارەك، بۇردا دوغۇ تۈركىستانا مۇتلاقا مېدىانىن، سىۋىل توپلۇم قۇرۇلۇشلارىنىن، ئىنسان ھەقلىرى. بىز سايلامدا ئۇتۇپ چىقساق، بىرىنجى بولۇپ قىلىدىغان ئىشىمىز خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ، تۈركىيەدىن بىر ھەيئەتنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش. يەنى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىمىز. بىز شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە مىللىي مەسىلە دەپ قارايمىز. مەركىزى ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەخپىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئىجرائىيە رەئىسى ئابدۇلھەمىت قاراخان ئەپەندى بۇ قېتىمقى سايلامغا يىگىرمە ئالتە سىياسىي پارتىيە قاتنىشىدىغانلىقىنى، كۆپ ساندا پارلامېنت ئەزاسىنىڭ پارلامېنتكە كىرىدىغانلىقىنى، ئۇيغۇرلار توغرىسىدا قارار چىقىرىشنىڭ مۇمكىنچىلىكىنىڭ تۇغۇلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.

قارىغاندا ھازىر مۇشۇ يېقىندا ۋەزىپە ئۆتەيدىغانلار بولۇپمۇ پارلامېنت ئەزالىرىنىڭكى بىزگە تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدىغان كىشىلەرنىڭكى تىزىلغانلىقىنى كۆرۈپ يېتەلەيمىز ھەمدە بۇنى بىز مۇشۇ ئەنقەرەدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋە باشقا تەشكىلاتلار بىرلىكتە ھەمكارلىشىپ لوببىچىلىق پائالىيەتلىرىنى ياخشىراق قىلساق بىز ئالدىمىزدىكى مۇشۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىرىدا تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى مۇشۇ خىتاينىڭكى بىزگە يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كۈن تەرتىپىگە ئېلىپ كېلەلەيمىز، ھەتتا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چەكلەش ھەققىدىكى قانۇن تەكلىپ لايىھەسىنى سۇنۇش ئېھتىمالىمۇ بار. مۇشۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئالدىمىزدا تۈركىيەدە ئۇيغۇر مەسىلىسى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ۋەزىيىتىگە ئائىت مەسىلىلەر كۈن تەرتىپىگە كېلىدىغان، ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىدا بىرئاز ياخشىلىنىش بولىدىغاندەك قىلىدۇ. بۇ قېتىمقى پارلامېنت ئەزاسى سايلىمى پىرېزىدېنت سايلىمى بىلەن بىرلىكتە ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، ھازىرقى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغان بىلەن جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىنىڭ رەئىسى كېمال قىلىچدارئوغلى پىرېزىدېنت نامزاتلىرى بولۇپ ئېلان قىلىندى. ئەمما ھازىرچە قايسى پارتىيەنىڭ ئۇتۇپ چىقىشى ۋە ئەردوغاننىڭ قايتىدىن پىرېزىدېنت بولالىشى ئېنىق ئەمەس. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.